ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແອ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີລະເບີດຕົກຄ້າງ ຈາກເສິກສົງຄາມໃນອິນ ໂດຈີນມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ຕັ້ງແຕ່ຄາວເສິກສົງຄາມທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນກັບປະເທດຝຣັ່ງເສດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສຳພັນທະມິດ ເຊິ່ງວ່າຕົກມາປັດຈຸບັນນີ້ ກໍເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງນັ້ນໄດ້ຢ່າງມາ ກມາຍແລ້ວ ເຊິ່ງໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈະທຳລາຍລູກລະເບີດປະມານ 5,000 ລູກທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ສາຍຫູສາຍຕາຂອງພາກລາຍການພາສາລາວ ນະທີ່ຂົງເຂດແມ່ນ້ຳ ຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກະລາ 2018 ເຖິງພຶດສະພາ 2021 ມີລະເບີດຕົກຄ້າງຢູ່ 5,377 ລູກ ທີ່ປົດຊະນວນແລ້ວໃນແຂວງຫົ ວພັນ ໂດຍມີການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ແລ້ວກວ່າ 2.8 ລ້ານຕາລາງແມັດ ກຳຈັດລະເບີດອອກຈາກພື້ນທີ່ແລ້ວ 1.04 ລ້ານຕາລາງແມັດ ລວມເຖິງຄວບຄຸມເຂດຕ້ອງສົງໄສວ່າມີທຸ່ນລະເບີດອີກ 48 ແຫ່ງ ເພື່ອເປີດທາງເຮັດເປັ ນພື້ນທີ່ທຳການກະເສດ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຕ່າງໆ ລາຍງານລະບຸວ່າ ທາງການຈັດແຄມເປນການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຂອງທຸ່ນລະເບີດໃນໝູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ 44 ແຫ່ງ ຄອບຄຸມຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກ 29,469 ຄົນ ເພື່ອສ້າງຄ ວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດຕົກຄ້າງແກ່ຜູ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນຕົວຢ່າງອັນດີໃນການລວມກິດຈະກຳກ່ຽວກັບລະເບີດຕົກຄ້າງເຂົ້າກັບຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ ເຊິ່ງຈ ະຊ່ອຍປັບປຸງ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຍືນຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ກ່ຽວກັບລູກລະເບີດທີ່ວ່າມີຢູ່ ຫຼືວ່າເກັບກູ້ມາໄວ້ 5,000 ລູກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເກັບກູ້ມາຈາກພາກພື້ນໃດ ມີແຕ່ຈາກແຂວງຫົວພັນບໍ່ ທັງໝົດບອກວ່າມາຈາກແ ຂວງຫົວພັນເນາະ ແລະລະເບີດນີ້ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນຊະນິດໃດ ມັນແມ່ນລະເບີດອັນເຂົາເອີ້ນວ່າໝາກກະຕໍ້ບໍ່ ຫຼືວ່າລະເບີດໃຫຍ່ໆຫັ້ນບໍ່ ຫຼືວ່າລະເບີດແບບໃດ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ແບບໃດນີ້ ນີ້ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ບອກເນາະ ແຕ່ ວ່າເປັນລະເບີດສົງຄາມລະຫວ່າງປີ 1964 ເຖິງ 1973 ກະລາຍງານລະບຸວ່າ ເປັນລະເບີດທີ່ທາງເຄື່ອງບິນຂອງສະຫະລັດເຄີຍຖິ້ມລະເບີດໃນລາວທົ່ວປະເທດເນາະ ກະແມ່ນຢູ່ທີ່ວ່າອາເມລິກາເອົາລະເບີດມາຫ ວ່ານໃສ່ພື້ນແຜ່ນດິນລາວຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າການຫວ່ານຫັ້ນ ມັນກະເວົ້າງ່າຍໆຊະວ່າ ຄັນບໍ່ມີຍຸງ ເຮົາກໍບໍ່ເອົາຢາສີດຍຸງໄປສີດຫັ້ນນະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີກຳລັງຕ່າງປະເທດທີ່ຖືວ່າເປັນການບຸກລຸກພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ກະໄປເອີ້ນເອົາອາເມລິກາມາຫວ່ານໃສ່ ຄັນບໍ່ຫວ່ານກໍຖືກບຸກລຸກຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວກະລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຫັ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າມາຈາກອາເມລິກາລ້ວນໆ ມັນກະບໍ່ຕ່າງຫຍັງທີ່ວ່າສາດນ້ຳໃສ່ກັນ ເຈົ້າສາດໃສ່ຂ້ ອຍ ຂ້ອຍສາດໃສ່ເຈົ້າ ມັນກະປຽກນຳກັນ ແລະລະເບີດທີ່ວ່າຕົກຄ້າງຫັ້ນ ກະອາດຈະມາຈາກປາງຕໍ່ສູ້ເອົາເອກະລາດຈາກປະເທດຝຣັ່ງເສດພຸ້ນ ກະອາດຈະເປັນໄດ້ ແລະໃນເມື່ອທີ່ວ່າເກັບມາໄດ້ 5,000 ລູກຢູ່ໃ ນແຂວງຫົວພັນນີ້ນະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພິທີທີ່ວ່າທຳລາຍລະເບີດທີ່ວ່າເກັບກູ້ໄດ້ຫັ້ນ ຖືກຈັດເປັນຂ່າວໆ ຖ່າຍທອດແນວນັ້ນແນວນີ້ນີ້ ລະເບີດ 5,000 ລູກນີ້ຖືກທຳລາຍແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ກະໄດ້ແຈ້ງມາວ່າຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາກະໄດ້ບອກວ່າຈະມີການທຳລາຍ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ທຳລາຍຫຼືຍັງກະ ກະຍັງຍັງບໍ່ຮູ້ເນາະ ແຂວງຫົວພັນເນາະ ມັນມັນມັນ ມັນກະຕິດກັບຫຼາຍແຂວງຊິນະ ແລະພວກເພິ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ບໍ່ວ່າ ລະເບີດ 5,000 ລູກທີ່ເກັ ບກູ້ມາໄດ້ນີ້ ມັນມັນມັນ ມັນມາຈາກບ່ອນໃດ ມັນ ເຂົາເອີ້ນວ່າແຖວເຂດໄທແດງພຸ້ນບໍ່ ທີ່ວ່າຕິດກັບປະເທດຫວຽດນາມພຸ້ນບໍ່ ມັນມັນເປັນແນວໃດມາຈາກໃສ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ພື້ນທີ່ທີ່ໄປເກັບກູ້ມານີ້ ບໍ່ບໍ່ໄດ້ບ ອກເນາະ ພຽງແຕ່ວ່າສ່ວນໜຶ່ງຢູ່ໃນຫົວພັນ ແລະກະການທຳລາຍຊິເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໃນເມືອງຫົວພັນເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ມີການເກັບກູ້ນີ້ ມັນກໍມີຫຼາຍປະເທດມາຊ່ວຍເກັບກູ້ ດັ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ ສະຫະພັນຢູ ໂຣບບໍ່ ຫຼາຍປະເທດ ອົດສະຕຣາລີບໍ່ ໄທບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ ລະເບີດທີ່ວ່າເກັບກູ້ມາໄດ້ 5,000 ລູກຈາກແຂວງຫົວພັນນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ່ວ່ານອກຈາກທີ່ວ່າມີຜູ້ຊ່ຽວຊານລາວເປັນຜູ້ເກັບກູ້ນີ້ ມີທະຫານຫວຽດນາມ ຫຼືວ່າຝ່າຍຫ ວຽດນາມທີ່ວ່າມີຫຸ້ນສ່ວນໃນການ ທີ່ວ່າມີລະເບີດຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ມາຊ່ວຍເກັບກູ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ໃນລາຍລະອຽດຕົງນີ້ເນາະ ກະເປັນປີກຍ່ອຍ ກະບໍ່ໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ພຽງແຕ່ວ່າໃນພາບລວມວ່າມີການເກັບກູ້ໄດ້ ຕອນນີ້ກະຄື 5,000 ແລະພ້ອມທີ່ຊິມີການທຳລາຍໃນໄວໆນີ້ເນາະ ແລະຢາກຊາບວ່າການເກັບກູ້ລະເບີດນີ້ນະ ເພາະວ່າເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເນາະ ທີ່ວ່າອາເມລິກາສູ້ກັນກັບກອງທັບຍີ່ປຸ່ນໃນ South Pacific ແຖວປະເທ ດໝູ່ເກາະຕ່າງໆ ທີ່ວ່າບໍ່ໄກຫ່າງຈາກປະເທດອອສເຕຣເລຍເທົ່າໃດນີ້ນະ ເຖິງເວລານີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ ລູກລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຫັ້ນ ມັນກໍຍັງແຕກລະເບີດໃສ່ຄົນຢູ່ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆກະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໄປໃຫ້ສະ ຫະລັດອາເມລິກາກັບຍີ່ປຸ່ນມາເກັບກູ້ ເພື່ອວ່າໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະຢູ່ໃນລາວຫັ້ນເນາະ ມັນກະມີລະເບີດຕົກຄ້າງມາມາກມາຍ ຈາກນານາຊະນິດ ຈາກນານາຍຸດທະສາດວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວທາງການລ າວກ່ຽວກັບເລື່ອງລູກລະເບີດ 5,000 ລູກນີ້ນະ ມັນມີຂ່າວຍ່ອຍອອກມາຫຼືບໍ່ວ່າ ພວກເພິ່ນຊິສາມາດເກັບກູ້ລູກແຕກລູກລະເບີດໃນລາວ ທີ່ວ່າຕົກຄ້າງຢູ່ນີ້ ໃຫ້ກ້ຽງລ້ອນໄປໃນເມື່ອໃດ ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ເອີ ລະບຸວ່ າ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຊິເຮັດໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນມື້ໃດ SBS Radio ລາວ